ທຶນສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລາວ ຍັງມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍຫຼຸດລົງມາຢູ່ທີ່ມູນຄ່າຕ່ຳກວ່າ 860 ລ້ານໂດລາ ຫຼື ທຽບກັບການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດໄດ້ບໍ່ເກີນ 2 ເດືອນ ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ນັກຂ່າວ VOA ມີລາຍງານຈາກບາງກອກມາສະເໜີທ່ານ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງກອງທຶນການເງິນສາກົນ IMF ປະຈຳກຸ່ມອາຊຽນ ເປີດເຜີຍວ່າ ການຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງລາວໃນປັດຈຸບັນ ນ ອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າເງິນກີບຕົກຕ່ຳລົງ ແລະ ເງິນເຟີ້ປັບຕົວສູງຂຶ້ນແລ້ວ ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ທຶນສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລາວຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງອີກດ້ວຍ ເພາະ ການຂາດດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດ ເຮັດໃຫ້ລາວຕ້ອງໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ເພື່ອຊຳລະລາຄາສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າຫຼາຍກວ່າການສົ່ງສິນຄ້າອອກໄປຕ່າງປະເທດນັ້ນ ໂດຍເມື່ອສົມທົບກັບໄພນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງໃຫຍ່ໃນທົ່ວປະເທ ດລາວ ນັບຈາກກາງເດືອນກໍລະກົດ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ຍັງເຮັດໃຫ້ການສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກຳຂອງລາວຫຼຸດລົງ ນັບແຕ່ທ້າຍປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ສ່ວນຜົນຜະລິດດ້ານແຮ່ທາດໃນປີ 2018 ກໍໄດ້ຫຼຸດລົງເກີນກວ່າ 2 ເປີເຊັນ ທ ຽບໃສ່ປີ 2017 ແລະ ປັບຕົວເພີ່ມຂຶ້ນພຽງ 0.7 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ໃນ 3 ເດືອນທຳອິດຂອງປີ 2019 ຂະນະທີ່ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດຍັງເພີ່ມຂຶ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທຶນສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລາວຫຼຸດລົງ ເຫຼືອບໍ່ເຖິງ 860 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ທຽບໄດ້ກັບການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ໄດ້ພຽງແຕ່ 1.8 ເດືອນເທົ່ານັ້ນ ທາງດ້ານທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງກ ານເງິນ ຖະແຫຼງຍອມຮັບວ່າ ທຶນສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງລາວ ມີມູນຄ່າຫຼຸດລົງ ນັບ ຈາກທ້າຍປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາແລ້ວ ກໍຄືຫຼຸດລົງຈາກມູນຄ່າທີ່ທຽບໄດ້ກັບການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດເປັນເ ວລາ 5.3 ເດືອນ ໃນທ້າຍປີ 2016 ເປັນ 4.3 ເດືອນ ໃນເດືອນເມສາ ປີ 2018 ແລະ ບໍ່ເຖິງ 2 ເດືອນ ໃນໄຕມາດທຳອິດຂອງປີ 2019 ທັງຍັງເຮັດໃຫ້ໜີ້ສາທາລະນະຂອງລັດຖະບານລາວ

ໃນທົ່ວປະເທດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເຄື່ອງໃຊ້ສອຍໃນຫ້ອງການ ໄຟຟ້າ ນ້ຳປະປາ ປີ້ຍົນ ແລະ ການຈັດງານລ້ຽງຕ່າງໆນັ້ນ ທາງດ້ານຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນຂອງທະນາຄານໂລກປະຈຳລາວບ ອກວ່າ ລັດຖະບານລາວຍັງຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບການເປັນໜີ້ເພີ່ມຂຶ້ນອີກ ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກການກູ້ຢືມເງິນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອນຳມາໃຊ້ເພື່ອດຸນດ່ຽງ ດ້ານລາຍຈ່າຍທີ່ສູງກວ່າລາຍຮັບ ໃນແຕ່ລະປີ ໂດຍໃນປີ 2018 ໜີ້ສິນຂອງລັດຖະບານລາວມີມູນຄ່າລວມຫຼາຍກວ່າ 12,104 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຄິດເປັນ 65.3 ເປີເຊັນຂອງ GDP ແລະ ຄາດໝາຍວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 13,491 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ຄິດເປັນ 68 ເປີເຊັນ ຂອງ GDP ໃນປີ 2019 ອີກດ້ວຍ ສ່ວນທ່ານ ສຸລິນທອນ ເລືອງຄຳສິງ ນັກເສດຖະສາດຂອງທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ ADB ປະຈຳລາວຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານລາວຂາດດຸນງົບປະມານໃນປີ 2018 ທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍເຖິງ 4.9 ເປີ ເຊັນຂອງ GDP ແລະ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນອີກໃນປີ 2019 ຖ້າຫາກລັດຖະບານລາວຈັດເກັບລາຍຮັບ ແລະ ຄຸມລາຍຈ່າຍບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການ ກໍຄື ຈັດເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ 26,000 ຕື້ກີບ ແລະ ຄຸມລາຍຈ່າຍໃຫ້ບໍ່ເກີນ 32,000 ຕື້ກີບ ໂດຍໃນສີ່ເດື ອນຕົ້ນປີ 2019 ລັດຖະບານລາວປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 24 ເປີເຊັນ ແລະ 19.9 ເປີເຊັນຂອງແຜນການປີຕາມລຳດັບ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ວີໂອເອ